قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئاندىن ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز خەۋەرلەر سەھىپىمىزدە ئۇيغۇرلار ۋە دۇنيا ۋەزىيىتىگە ئائىت ئەڭ يېڭى ئۇچۇرلاردىن مەلۇمات بېرىمىز ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار

ئەنگلىيە مۇھەپپىزەتچى گېزىتىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا راھىلە داۋۇت بۇ مۇكاپاتقا خەلقئارا قەلەمكەشلەر جەمئىيىتىنىڭ پېن پىنتېر مۇكاپاتىنىڭ ساھىبى بولغان مايكل روسېن تەرىپىدىن لايىق كۆرۈلگەن ئۇ راھىلە داۋۇتنى پىكىر ئەركىنلىكىنى ئاكتىپ قوغدايدىغان خەلقئارالىق يازغۇچىلار تىزىملىكىدىن تاللىۋالغان ئىكەن مايكل روسېن ئۇيغۇر فولكلورى بويىچە دۇنياۋى تەسىرگە ئىگە مۇتەخەسسىس ھېسابلىنىدىغان راھىلە داۋۇتنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئۆمۈرلۈك قاماققا تاشلىنىشىنىڭ كىشىنى چوڭقۇر قايغۇغا سالىدىغانلىقىنى بۇ مۇكاپات ئارقىلىق ئۇنىڭغا ياردەم قىلىشنى ئۈمىد قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان مەلۇم بولۇشىچە بۇ مۇكاپاتنى تارقىتىش مۇراسىمى لوندوندىكى بۈيۈك بىرىتانىيە كۇتۇپخانىسىدا ئۆتكۈزۈلگەن مۇكاپاتنى راھىلە داۋۇتقا ۋاكالىتەن لوندون ئۇنىۋېرسىتېتى شەرقشۇناسلىق ۋە ئافرىقا تەتقىقاتى ئىنستىتۇتىنىڭ پروفېسسورى رېيچېل خاررىس خانىم قوبۇل قىلغان يېقىندا ئامېرىكىدىكى دىيالوگ فوندى ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارىدىن ئىگىلىگەن ئىشەنچلىك مەلۇماتى ئاساسىدا تۇتقۇندىكى ئۇيغۇر فولكلورشۇناس شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى دوكتور راھىلە داۋۇتنىڭ مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى دەلىللىگەنىدى مەزكۇر خەۋەر خەلقئارا ئىلىم ساھەسىدە خىتايغا بولغان كۈچلۈك نارازىلىق ئىنكاسلىرىنى قوزغىغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر ئېلىدە ئامېرىكا قاتارلىق غەرب دېموكراتىك دۆلەتلىرى ھۆكۈمەتلىرى ۋە پارلامېنتلىرى تەرىپىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ بېكىتىلگەن سىياسەتلىرىنى ئاقلاشتا شىنجاڭغا دائىر گۈزەل ھېكايىلەرنى سۆزلەش نامىدىكى تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى ھەسسىلەپ كۈچەيتكەن ئىدى يېقىندا خىتاينىڭ مۇھاجىرلار بىرلەشمىسى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ئالاقىدار تارماقلار بىلەن بىرلىشىپ مۇشۇ خىلدىكى تەشۋىقات ھەرىكىتىدىن يەنە بىرىنى باشلىغان خىتاينىڭ ھۆكۈمەت ئاۋازى بولغان شىنخۇا تورىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا ئارزۇ قوغلاشقان خىتاي گۈزەل شىنجاڭ دەپ نام بېرىلگەن بۇ تەشۋىقات ھەرىكىتى بويىچە چەت ئەللەردە تۇرۇشلۇق خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ۋەكىللىرى ئۇيغۇر ئېلىغا زىيارەتكە ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ ئۇلارنىڭ زىيارىتىنىڭ بىرىنچى بېكىتى ئاقسۇ بولغان بۇ خىتاي مۇھاجىرلار بىرلەشمىسىنىڭ نۇقتىلىق پائالىيەتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان چەت ئەللەردىكى خىتاي تاراتقۇلىرى ۋەكىللىرى ئۈچۈن ئورۇنلاشتۇرۇلغان مۇشۇ خىلدىكى تەشۋىقات پائالىيىتىنىڭ ئۈچىنچى قېتىملىقى ئىكەن شىنخۇا تورىنىڭ ئېيتىشىچە ئون نەچچە دۆلەتتىن كەلگەن خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ۋەكىللىرى يەتتە كۈنلۈك سەپەر جەريانىدا ئاقسۇ بايىنغولىن ئوبلاستى ئۈرۈمچى ۋە باشقا جايلاردا زىيارەتتە بولۇپ شىنجاڭنىڭ گۈزەل ھېكايىسىنى سۆزلەيدىكەن ۋە ئاڭلىتىدىكەن

دۇنيانىڭ دىققىتىگە سۇنۇلماقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى تەشۋىقاتىنى ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىدە مەخسۇس كېڭەيتىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا خىتايچە چىقىدىغان تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە خىتاي دائىرىلىرى ئون بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئۈرۈمچىدە جۇڭخۇا مىللىتى بىر ئائىلە نامىدا ھەر مىللەت يازغۇچىلىرىنى تەربىيىلەش كۇرسى باشلىغان

مۇلاھىزىچىلارنىڭ قارىشىچە جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭى دېگەن بۇ سىياسىي ئاتالغۇ خىتايدىكى خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنى خىتايلاشتۇرۇشنى مەقسەت قىلغان تەشۋىقاتنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدا كەڭ كۆلەمدە يۈرگۈزۈلۈپ كەلگەن ئىدى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنى ئەدەبىيات سەنئەت ساھەسىگە كېڭەيتىپ يازغۇچىلارغا مەخسۇس كۇرس ئېچىشى دىققەت قوزغىدى تەڭرىتاغ تورى خەۋىرىدە خىتاي يازغۇچىلار جەمئىيىتى ۋە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئەدەبىيات سەنئەتچىلەر بىرلەشمىسىنىڭ رەھبەرلىرىنىڭ سۆزىنى نەقىل ئېلىپ تۇرۇپ

ھالبۇكى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلانغان چوڭ تۇتقۇن ۋە زەربە بېرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا يالقۇن روزى ئابدۇقادىر جالالىدىن پەرھات تۇرسۇن قاتارلىق يۈزلىگەن ئۇيغۇر ئەدىبلىرى زىيالىيلىرى لاگېرلارغا سولانغان ۋە ئۇزۇن مۇددەتلىك قاماق جازالىرىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى ئامېرىكا ئاۋام پالاتاسىنىڭ بىر قىسىم ئەزالىرى ئامېرىكا دۆلەتلىك ئوكيان ئاتموسفېرا باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ دىرېكتورى رىچارد سپېنرادقا خەت يېزىپ ئۇنى دۇنيا مىقياسىدا قانۇنسىز ۋە تەرتىپسىز تىجارەت قىلىۋاتقان خىتاي بېلىقچىلىق پاراخوتلىرىغا دەرھال تەدبىر قوللىنىشقا چاقىرغان بۇ مەكتۇپنى ئامېرىكا ئاۋام پالاتا ئەزاسى خىتاي ستراتېگىيىلىك رىقابەت پەۋقۇلئاددە كومىتېتىنىڭ رەئىسى مايك گاللاگېر ۋە مەزكۇر كومىتېت ئەزاسى راجا كرىشنا مورتى باشچىلىقىدىكى ھەر ئىككى پارتىيىدىن تەشكىل تاپقان ئوندىن ئوشۇق ئاۋام پالاتا ئەزاسى بىرلىكتە يازغان ئۇلار مەكتۇبىدا يېقىندا ئېلان قىلىنغان دوكلاتلارنى قەيت قىلىپ تۇرۇپ خىتاينىڭ بېلىقچىلىق ساھەسىنىڭ يەر شارى ئوكيان ئېكولوگىيە سىستېمىسىغا بۇزغۇنچىلىق قىلىۋاتقانلىقى شۇنداقلا خىتاي بېلىقچىلىق ساھەسىدە مەجبۇرىي ئەمگەكنىڭ كەڭ كۆلەمدە ئىشلىتىلىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتكەن ئاۋام پالاتا ئەزالىرى خېتىدە مۇنداق دەپ يازغان بۇ مەسىلىدە جىددىي ھەرىكەتكە ئۆتۈش لازىم خىتاينىڭ قانۇنسىز ۋە تەرتىپسىز بېلىقچىلىق پائالىيەتلىرىگە ۋە بۇ ساھەدىكى مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇش تىرىشچانلىقى يېتەرلىك ئەمەس بۇ سەۋەبلىك بىزنىڭ بېلىقچىلىرىمىز ۋە دېڭىز مەھسۇلاتلىرى ئىشلەپ چىقارغۇچىلىرىمىز ئاجىز ئورۇنغا چۈشۈپ قالدى دېڭىز ئوكيان ئېكولوگىيە سىستېمىسىغا زىيان يەتتى ۋە ئامېرىكىلىق ئىستېمالچىلار مەجبۇرىي ئەمگەك ئاساسىدىكى مەھسۇلاتلارنى سېتىۋېلىشقا مەجبۇرلاندى مەزكۇر كومىتېت ئەزالىرى ئامېرىكا دۆلەتلىك ئوكيان ئاتموسفېرا باشقۇرۇش ئىدارىسىگە يازغان مەكتۇبىدا يەنە مانا بۇ مەسىلىلەرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ مۇھىتنىڭ ناچارلىشىشىغا سەۋەب بولۇۋاتقان ۋە مەجبۇرىي ئەمگەكنى ئىشلىتىۋاتقان خىتاي دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئامېرىكىغا كىرىشىنى چەكلەيدىغان سودا چەكلىمىسىنى يولغا قويۇشنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكىدىكى نيۇ يوركلۇقلار ژۇرنىلى توققۇزىنچى ئۆكتەبىر ئېلان قىلغان ئەڭ يېڭى تەكشۈرۈش دوكلاتىدا خىتايدىكى ئاز دېگەندە ئون دېڭىز مەھسۇلاتى شىركىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بېرى مىڭدىن ئارتۇق ئۇيغۇر ئىشچىنى ئىشلەتكەنلىكىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق دېڭىز مەھسۇلاتلىرىنىڭ ۋالمارت كوسكو قاتارلىق شىركەتلەرنىڭ توپ ۋە پارچە سېتىش زەنجىرلىرىگە يوللىنىدىغانلىقىنى ئاشكارىلىغانىدى ئامېرىكىدىكى داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېتلاردىن بولغان ستەنفورد ئۇنىۋېرسىتېتى ئۆزىنىڭ تەتقىقات تۈرلىرىنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مالىيە مۇناسىۋىتىنى ئاشكارىلىمىغانلىقى ئۈچۈن ئامېرىكا ئەدلىيە مىنىستىرلىقىنىڭ جازاسىغا ئۇچرىغان ئامېرىكىدا چىقىدىغان تۆپىلىك گېزىتىنىڭ خەۋىرىدىن قارىغاندا ستەنفورد ئۇنىۋېرسىتېتى ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلغىچە بولغان ئارىلىقتا ئامېرىكا فېدراتسىيە ئورگانلىرىنىڭ تەتقىقات تۈرلىرىگە بېرىدىغان ياردەم پۇلىغا ئىلتىماس قىلغاندا ئۆزلىرىنىڭ بۇ تۈرلەردە

مۇشۇنداق بولۇشىغا قارىماي ستەنفورد ئۇنىۋېرسىتېتى خىتاينىڭ فۇدەن ئۇنىۋېرسىتېتى بىلەن بولغان تەتقىقات ھەمكارلىقىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرغان تۆپىلىك گېزىتىنىڭ خەۋىرىدە دېيىلىشىچە ئامېرىكىنىڭ دۆلەت خەۋپسىزلىك مەنپەئەتىگە تەھدىت ئەپ كېلىدىغان بۇنداق شېرىكلىك مۇناسىۋىتى يالغۇز ستەنفورد ئۇنىۋېرسىتېتى بىلەنلا چەكلەنمەيدىكەن ئامېرىكىنىڭ يەنە يېل خارۋارد قاتارلىق ئۇنىۋېرسىتېتلىرىمۇ خىتاي ئۇنىۋېرسىتېتلىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋىتى بار ئىكەن ئۇنىڭدا كۆرسىتىلىشىچە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى نۇرغۇن خىتاي ئاسپىرانتلارنى قوبۇل قىلىپ خىتاينىڭ تەتقىقات ساھەسى ئۈچۈن مۇھىم ئادەملەرنى يېتىشتۈرۈپ بەرگەن يېل ئۇنىۋېرسىتېتى ئامېرىكىنىڭ ئەڭ زور دۆلەت مەبلىغىغا ئېرىشكەن توققۇزىنچى ئۇنىۋېرسىتېت ئىكەن ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىللىق مالىيە يىلىدا يېل ئۇنىۋېرسىتېتى دۆلەتلىك سەھىيە ئىنستىتۇتىدىن بەش يۈز توقسان بىر مىليون دوللار دۆلەتلىك ئىلىم پەن فوندىدىن ئوتتۇز مىليون دوللاردىن ئارتۇق كىرىم قىلغان ئامېرىكىنىڭ دۆلەت مەبلەغلىرىگە ئەڭ كۆپ ئېرىشىدىغان ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ بىرى بولغان خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىمۇ فۇدەن ئۇنىۋېرسىتېتى بىلەن ئىككى تەرەپلىك بىرلەشمە داۋالاش تەربىيىلەش پروگراممىسىنى يولغا قويغان بولۇپ خارۋاردنىڭ خىتاي بىلەن بولغان بۇ ھەمكارلىقى خىتاينىڭ سەھىيە تەتقىقاتلىرىنى پۇختا ئاساس بىلەن تەمىنلەيدىكەن خەۋەردە ئامېرىكىلىق باج تۆلىگۈچىلەرنىڭ پۇلى بەدىلىگە كېلىۋاتقان بۇ تەتقىقات ياردەم فوندلىرىنىڭ ئامېرىكىنىڭ مەنپەئەتىگە قارشى ھەرىكەت قىلىدىغان خىتاي ئۇنىۋېرسىتېتلىرىنىڭ تەتقىقاتى ۋە ئادەم يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن قوللىنىلىۋاتقانلىقى ئالاھىدە ئەسكەرتىلگەن

قەدىرلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنى دىققىتىڭلارغا تۆۋەندىكىدەك ئورۇنلاشتۇردۇق بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ئىقتىساد مەدەنىيەت ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە دائىر تەپسىلىي خەۋەر خەۋەر ئانالىزى سۆھبەت مەخسۇس پروگراممىلارنى ئاڭلايسىلەر قەدىرلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار يۇقىرىدا ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن غۇلجا شەھەر بايكۆل ئاياللار تۈرمىسى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىكى چوڭ تۇتقۇندىن كېيىن بەرپا بولغان تۈرمە بولۇپ ئۇنىڭدا نۆۋەتتە ئاز دېگەندە ئون مىڭچە ئايال بارلىقى مەلۇم ئەڭ يېقىنقى ئىگىلەشلىرىمىزدىن مەلۇم بولۇشىچە بۇ تۈرمىدە يېقىندا بىر ھەپتە ئىچىدىلا ئۈچ كىشىنىڭ جەسىتى چىققان بۇلاردىن ئىككى نەپىرى ئوتتۇز ئۈچ ۋە ئوتتۇز بەش ياشلاردىكى ئاچا سىڭىل يەنە بىرى بولسا يەتمىش بەش ياشلاردىكى بىر موماي ئىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ يېقىندا غۇلجا ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار كىشىلەردىن بىرى غۇلجا بايكۆل تۈرمىسىدە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن ئېلىپ كېلىنگەن ئايال مەھبۇسلار بارلىقى مەھبۇسلار سانىنىڭ پەۋقۇلئاددە كۆپ ئىكەنلىكى بۇ تۈرمە بەرپا بولغان ئالتە يىلدىن بۇيان بولۇپمۇ يېقىنقى بىر يىلدىن بۇيان مەھبۇسلارنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىدا زور دەرىجىدە چېكىنىش يۈز بېرىپ ئۆلۈم ھادىسىلىرىنىڭ كۆپىيىپ كەتكەنلىكى ھەققىدە ئۇچۇر يەتكۈزدى ئۇچۇردا پاكىت سۈپىتىدە ئۆتكەن ھەپتە جان ئۈزگەن مەلىكە ۋە مەرزىيە ئىسىملىك ئاچا سىڭىلنىڭ ئىسىملىرى تىلغا ئېلىنغان. بىز بۇ ئۇچۇرنىڭ توغرىلىقىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن غۇلجا تەۋەلىكىدىكى ئەدلىيە خادىملىرى، تۈرمە باشقۇرۇش ئورۇنلىرى ۋە بىر قىسىم ساقچىخانىلارغا تېلېفون قىلدۇق. نىخا.
ئە، بۇ ئارسلان ساقچىخانىمۇ؟ ئە، مەن، مەن، مەن. بىلالدىن بىلەن كۆرۈشمەكچىدۇق.
بىلالدىن نەدىكىن قاراپ باقايلى.
ئا، بىلالدىن بىلەن ئۇ كەنتتە چۈشۈپ كېتىپتىكەن، پەيچۇسودا يوق.
مانا مەلىكە، مەرزىيە دېگەن ئاچا سىڭىللار بۇ ئىككىنچى كەنتتىنغۇ دەيمەن. ھە. شۇ ئىككىسىنى بۇ تۈرمىدە تۈگەپ كەتتى دەپ ئاڭلىدىققۇ ئۆتكەن ھەپتە. ئۇنى بىز ئۇقمايمىز جۇمۇ. ئاشۇ بىلالدىنغا تېلېفون قىلىپ بېقىڭ.
ۋاي. ھە بۇ بىلالمۇ؟ بىلالدىن مەسئۇل كەنت ساقچىسى.
ھە مەن. ھە قانداق ئەھۋالىڭىز ياخشىمۇ؟ ياخشى ئۆزلىرى بولسا. بۇ مەلىكە بىلەن مەرزىيەنىڭ تۈگەپ كەتكىنىگە قانچە كۈن بولدى؟
بۇدۇيجاڭدىن سوراپ تۇراي مەن بىر سوراپ باقاي ھەرنىكەن سىز تېلېفون قايتۇرايمۇ مەن بىر سۈرۈشتۈرۈپ باقاي يا.
سىزدىن نېمىشقا سورغىنىم. باشقىلارنى تۇتما قىلماي ماڭغا تۇتما قىلسىلىغۇ.
ۋە سىز تۇتۇپتىكەنسىزغۇ. بۇ دېلوسىنى سىز ئىشلەپتىكەنسىزغۇ. ھە ئۇ ئادەمنى مەن تۇتمىغان. يا كىم تۇتقان. ھە مەن باشتا باشلىقتىن سۈرۈشتۈرۈپ باقاي. يا باشتىن سۆرىشىپ قىلماڭ ئۇنداق بولسا سىز.
بايكۆل ئاياللار تۈرمىسىنىڭ داۋالاش ئىشلىرىغا مەسئۇل بىر خادىمى ئۆزىنىڭ سەككىز يىلدىن بۇيان تۈرمىدە خىزمەت قىلىۋاتقانلىقىنى تىلغا ئېلىش بىلەن بىرلىكتە. سىزنىڭ مۇشۇ تۈرمىدە بۇ داۋالاش ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقىنىغا قانچىلىك ۋاقىت بولدى؟
ئون يىل بولدى. سەككىز يىل بولۇپتۇ مەن كىچىكلىك غۇلجىغا كېلىپ مۇشۇ ئىشنى قىلىپ.
كونكرېت ئىشىڭىز نېمە سىزنىڭكى؟ شۇ مەھبۇسلارنى باشقۇرۇشمۇ ياكى پەقەت داۋالاشلامۇ؟ مانا شۇ دېچۇدا بەزەن ئاغرىقلارنىڭ ئوپېراتسىيەسى جىددىي بولغان شۇ كۈنى كىرمەيدىچۇ. تىژەن قىلسام ئېغىر ئاغرىقلارغا ئىككى قېتىم تىژەن قىلغىلى بولىدىكەن.
مەھبۇسلاردا ئاغرىق-سىلاق ئىشلىرىنىڭ ھەر كۈنى يۈز بېرىپ تۇرىدىغانلىقى پەقەت ئېغىر ئەھۋال كۆرۈنگەندىلا يەنى تۈرمە مەشغۇلاتلىرىغا ماسلىشالمايدىغان باسقۇچقا كەلگەندىلا ئۆزلىرىگە مەلۇم قىلىنىدىغانلىقى ۋە ھەپتىسىگە يىگىرمە ئوتتۇزچە كېسەلنى تۈرمە ئىچى ياكى سىرتىدا داۋالايدىغانلىقىنى ئاشكارىلىدى بۇ تۈرمىدە ھەممىسىمۇ شىمالنىڭ بۇ غۇلجىنىڭ ئادەملىرىمۇ ياكى جەنۇبنىڭمۇ بارمۇ جەنۇب تەرەپنىڭمۇ بار بەشىنچى قۇۋا ئەمەسمۇ مەن قىلىۋاتقان بىر كۈن نەچچە ئاغرىق چىقىرىمەن ئۇنىڭ ئۈستىگە. بىر كۈننىڭ ئىچىدە مەسىلەن ھازىر سىز كۈندە بىرەس ئۇچراپ تۇرامدۇ؟ بىر قانچىسىمۇ ياكى ھەپتىدە بىر نەچچە؟
كۈندە. ھەر كۈنى ئۇچراپ تۇرىدۇ. كۈندە ئۈچى، ئۈچىنى چىقىرىمەن. بەزىدە دېگەن تۆت، بەش.
سىزگە بۇ مەھبۇسلار مەلۇم قىلامدۇ ياكى ھەر قايسى تۈرمە رايونلىرىدىن سىزگە دوكلات قىلامدۇ؟ دوكلات قىلىدۇ، مېنى ئىزدەيدۇ، ۋىيتى مۇشتا مۇشتا بەك قىينىلىپ كەتتى، مۇشتا مۇنداق بولدى، ئىشەنمىسىڭىز تەۋەلىكىمىز تېلېفون قىلىپ بېقىڭ يا ئاياغ قىلىپ بېقىڭ دەيدۇ. ھەر كۈنى ئېغىر كېسەللەن بىرمە قېنى بىرلىرى گەپ قىلدىغۇ دەيمەن يەنە شۇقىپ جىق بۇ ئاغرىقلار ئوي بىز ئۇنىڭدىن ئۆتكەن ھەپتە تۈرمىدە ئۆلگەن ئىككى ئاچا سىڭىلنىڭ كىملىكى ۋە ئۆلۈم سەۋەبىنى سورىغىنىمىزدا تۈرمىنىڭ ئالاقىدار بىر مەسئۇل خادىمىنىڭ تېلېفون نومۇرىنى تەمىنلىدى. شۇ مەرزىيە بىلەن مەلىكەنىڭ ئەھۋالىنى بۇ ئۆلۈم سەۋەبىنى مۇشۇ تۈرمىدە كىمدىن بىلەلەيمىز؟ بىرەسنىڭ تېلېفون نومۇرىنى دەپ بېرەلەمسىز؟

ئۈچ ئەۋلاد ساقچى ئورگانلىرىغا خىزمەت قىلىپ كەلگەن، بىر ئوغلى قارابۇغرا تۈرمىسىدە، بىر قىزى يېڭىيەر تۈرمىسىدە، ئۆزى بولسا بايكۆل ئاياللار تۈرمىسىدە خىزمەت قىلىۋاتقان.
ئىككى قىزىم دادىسىنىڭكى كەسپى بويىچە ساقچى ئىشلەيدۇ، بىر چوڭ ئوغلىمىز قارابۇغرادا، ئۇمۇ ساقچى.
مەزكۇر خادىمنىڭ بايان قىلىشىچە، بايكۆل تۈرمىسىدە ئاز دېگەندە ئون مىڭچە ئايال مەھبۇس بار ئىكەن.
تولا ۋاقىتلاردا ئاياللارنىڭكى مۇشۇنداق بىر سورايدىغان ئىشلىرى بولسا مەن ئاشۇلار بىلەن ھەمدەم بولاتتىم.
تۈرمىدىكى ئاتالمىش تەربىيەنىڭ نەتىجىلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ ياقلىغان بۇ خادىمنىڭ دېيىشىچە. بۇنىڭغا نارازى بولغان ئائىلىلەرمۇ بار بولۇشى مۇمكىن. لېكىن تولا بىر ئائىلىلەردە مۇشۇ دۆلەت تىلىنى ئۆگىنىپ، ئۆزىمىزنىڭكى بىر كىشىلىك كۈچىمىزنى جارى قىلالايدىغانغا ئۈنۈملۈك بىر ياخشى سىياسەت بولدى دەپ قارايمەن. مەھبۇسلارنىڭ، بولۇپمۇ ياشتا چوڭ ياكى سالامەتلىكىدە ئاز تولا مەسىلە بولغانلارنىڭ يېقىندىن بۇيان سالامەتلىك ئەھۋالىدا ئالاھىدە چېكىنىش يۈز بەرگەن ۋە تۈرمىدە ھەر ھەپتىدە دېگۈدەك ئۆلۈم ھادىسىلىرى، يۈز بېرىپ تۇرغان شۇ بايكۆل تۈرمىسىدە شۇ ئارائۆستەڭدىن ئەكىلىنگەن ئۈچ ئايال باركەن بۇ ئىككىسى ئاچا سىڭىل دەيدۇ شۇلارنىڭ ئەھۋالى قانداق ھازىر ھازىر مۇشۇ جەھەتتىن سىز بىلەن سۆھبەتلىشىپ قالدۇق ھەمدە ماتا ئۈچ يىلچە ھازىر بۇ قۇدام ئاغرىپ دوختۇرخانىدا ياتتى ئۇلار ئۆلۈپ تۈگىدى يوق ئۆتكەن ھەپتە تۈرمىدىكى مەھبۇسلاردىن مەرزىيە ۋە مەلىكە ئىسىملىك ئىككى مەھبۇس ئۆپكە ۋە جىگەر كېسەللىكلىرى ئاقىۋىتىدە

ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ قارىشىچە ئاتالمىش شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسى خىتاي كومپارتىيىسىنى ھىمايە قىلىش ۋە خىتاي مىللەتچىلىكىنى يادرو قىلغانىكەن ئۇنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىجرا قىلىنىشى بولسا تىل مەدەنىيەت ۋە ئىدېئولوگىيىدە خىتايغا ئوخشايدىغان ئۇيغۇرلارنى ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مەدەنىيەت يىلتىزىنى يوقىتىشنى نىشان قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ دەل ئۆزى ئىكەن تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز مېھرىباننىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەر ئانالىزىدە بولسۇن خىتاي تاراتقۇلىرىدا تەشۋىق قىلىنىۋاتقان ئاتالمىش شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسى ۋە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتا يۈرگۈزۈۋاتقان مەجبۇرىي خىتايلاشتۇرۇش سىياسىتى ھەر ساھەنىڭ جىددىي دىققەت نۇقتىسى بولماقتا خىتاي باشقۇرۇشىدىكى شىنخۇا ئاگېنتلىقىنىڭ ئونىنچى، ئون بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنلىرىدىكى خەۋىرى، شىنجاڭ گېزىتى ۋە تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنىدىكى خەۋەرلىرىدە بىلدۈرۈلۈشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى يەتتىنچى، سەككىزىنچى ئۆكتەبىر كۈنلىرى بېيجىڭدا ئېچىلغان خىتاي مەملىكەتلىك تەشۋىقات، ئىدىيە، مەدەنىيەت خىزمىتى يىغىنىدا شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنىڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ تەشۋىقات، ئىدىيە، مەدەنىيەت خىزمىتىدىكى يېتەكچى ئىدىيە بولىدىغانلىقى رەسمىي ئوتتۇرىغا قويۇلغان. تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون بىرىنچى ئۆكتەبىردىكى خەۋىرىدە، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى سەككىزىنچى ئايدا بېيجىڭدا ئېچىلغان خىتاي مەملىكەتلىك تەشۋىقات ۋە ئىدىيە خىزمىتى يىغىنىدا شى جىنپىڭنىڭ خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ تەشۋىقات ۋە ئىدىيە خىزمىتىگە بولغان يېتەكچىلىكىنى تونۇش تەلەپ قىلىنغان. ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئالتىنچى ئايدا بېيجىڭدا ئېچىلغان مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇش سۆھبەت يىغىنىدا مەدەنىيەت قۇرۇلۇش خىزمىتىدە پارتىيەنىڭ مەدەنىيەتكە رەھبەرلىك قىلىش ھوقۇقىدا چىڭ تۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ زامانىۋى مەدەنىيىتىنى گۈللەندۈرۈش مۇھىم ۋەزىپە قىلىنغانلىقى قەيت قىلىنغان. خەۋەردە يەنە شى جىنپىڭنىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنىڭ ئەھمىيىتى تەكىتلىنىپ، باش سېكرېتار شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋر مەدەنىيەت قۇرۇلۇشى جەھەتتىكى يېڭى ئىدىيەسى، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ مەدەنىيەت قۇرۇلۇشىغا رەھبەرلىك قىلىش ئەمەلىيەت تەجرىبىلىرىنىڭ نەزەرىيەۋى يەكۈنى، ئۇ ماركسىزملىق مەدەنىيەت نەزەرىيەسىنى بېيىتتى ۋە راۋاجلاندۇردى. شى جىنپىڭنىڭ يېڭى دەۋر خىتايچە سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنىڭ مەدەنىيەت سەھىپىسىنى ھاسىل قىلدى. شۇنداقلا شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنى شەكىللەندۈردى دېگەندەك مەدھىيەلەر ئوقۇلغان. ھالبۇكى، خىتاي ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان چەت ئەللەردىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى تەشۋىق قىلىۋاتقان ئاتالمىش شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنىڭ ماھىيىتى كومپارتىيەنى ھىمايە قىلىش ۋە خىتاي مىللەتچىلىكىنى يادرو قىلىش ئىكەن. ئۇنىڭ ئاتالمىش مەدەنىيەت ئىدىيەسىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئىجرا قىلىنىشىنى، تىل، مەدەنىيەت ۋە ئىدېئولوگىيە جەھەتلەردە خىتايغا ئوخشىمايدىغان ئۇيغۇرلارنى، ۋە ئۇلارنىڭ مەدەنىيەت يىلتىزىنى يوقىتىشنى نىشان قىلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ دەل ئۆزى دېيىشكە بولىدىكەن. ئامېرىكىدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىلىرىدىن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ئىجرائىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ئېلشاد ھەسەن ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلدى. ئۇ ئاتالمىش شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە ئۆز پىكرىنى تۆۋەندىكىدەك بايان قىلدى.
شى جىن پىڭنىڭ مەدەنىيەت ئىدېئولوگىيەسى دېگىنى نېمە؟ دېگەن ۋاقتىدا، كوممۇنىزم ئىدېئولوگىيەسى بىلەن، يەنى ماركسىزمنىڭكى ماتېرىيالىزم دېگەن ئىدېئولوگىيەسى بىلەن، خىتاينىڭكى ئەنئەنە، يەنە خىتاي تارىخىدىن قېلىپ قالغان پادىشاھلىق، ھاكىممۇتلەقلىق، خەلقنى تالان-تاراج قىلىش، خەلقنى قانداق ئېزىش، باشقۇرۇش، ئىپتىدائىي ھالەتتە تۇتۇپ، قۇللۇق ئىدىيە بىلەن ئۇلارنى يېتىشتۈرۈپ، ئۇنىڭكى ئۆزىگە قۇل قىلىپ ئىشلىتىشتىن باشقا يېڭى نەرسە ئەمەس.
ئۇنىڭ تەكىتلىشىچە، بۇ ئەمەلىيەتتە خىتاي كومپارتىيەسى ۋە ئۇنىڭ ئالىي رەھبەرلىرىنىڭ تارىخىي ئەنئەنىسى ئىكەن. مېنىڭچە، بۇ شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدېئولوگىيەسى دېگەن بىر ئويدۇرۇپ چىققان بىر يېڭى ئاتالغۇ. خۇددى ماۋزېدۇڭ ئىدېئولوگىيەسى دېگەنگە ئوخشاش. بۇلاردىكى ئىدېئولوگىيە ھاكىمىيەتنى قولىغا چاڭگىلىدا چىڭ تۇتۇش، خەلقنى تالان-تاراج قىلىش، ياتلارنى، مىللىي قىرغىنچىلىق ئارقىلىق يوقىتىش ئۇلارنىڭ زېمىن بايلىقلىرىنى تالان-تاراج قىلىشتىن باشقا نەرسە ئەمەس. ئۇنىڭ قارىشىچە، ماۋزېدۇڭدىن باشلاپلا خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ باش سېكرېتارى بولغان ۋە مۇتلەق ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن ھەر بىر ئەۋلاد كومپارتىيەنىڭ ئالىي رەھبەرلىرى ئۆز نامىدا ئاتالمىش ئىدىيە تىكلەشكە ھەمدە ئۇنى پۈتۈن مەملىكەت خەلقىگە تېڭىشقا ئۇرۇنۇپ كەلگەن ئىكەن. ئامېرىكىدىكى خىتاي ۋەزىيىتى ئانالىزچىلىرىدىن چىكاگو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تەكلىپلىك پىروفېسسورى، كىشىلىك ھوقۇق ئادۋوكاتى تېڭ بياۋ ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ھەر قايسى دەۋرلەردىكى خىتاي رەھبەرلىرى ئۆز ئالدىغا ئاتالمىش ئىدىيەلەرنى بازارغا سېلىپ كەلگەن، ئەمما شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسى ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ ئەشەددىي ۋە سىياسىي مەپكۇرە ئىكەن.
تېڭبياۋنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇنىڭ يادروسى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ مۇتلەق ھۆكۈمرانلىقى ۋە خىتاي مىللەتچىلىكىنى قورال قىلىپ، شى جىنپىڭ دەۋرىدىكى خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ھاكىم مۇتلەقلىق ھۆكۈمرانلىقىنى مۇستەھكەملەشنى مەقسەت قىلغان ئىكەن. تېڭبياۋ ئەپەندى بۇ ھەقتە يەنە مۇنداق دېدى.

رەڭگارەڭ ئۆزگەرتىش تاكتىكىسىنى قوللىنىشتىن قەتئىينەزەر ئۇنىڭ مەقسىتى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىقىنى مۇستەھكەملەش شۇڭا بۇ يەردە دېيىلىۋاتقان شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيىسى دېگىنىمۇ شى جىنپىڭ ئىدىيىسىنىڭ مۇھىم بىر تەركىبى بۇ قەغەز يۈزىدىن قارىغاندا بىر قۇرۇق نەزەرىيە ۋە قۇرۇق شوئار ئەمما بىز ئۇنىڭ ئەمەلىي ئىجرا قىلىش ئەندىزىسى ۋە نىشانىدىن قارىغىنىمىزدا ئۇ خىتاينىڭ كومپارتىيە مەدەنىيەت قارىشىنى ھۆكۈمرانلىق ئەندىزىسى قىلىشنى مەقسەت قىلغان شۇڭا شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيىسىنى مۇستەبىت مەدەنىيەت ئىدىيىسى دەپ شەرھلىسەك بولىدۇ تېڭبياۋ ئەپەندى يەنە ئاتالمىش شى جىنپىڭنىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئىجرا قىلىنىش ئەمەلىيىتى ھەققىدىمۇ توختالدى ئۇ مۇنداق دېدى
ئۇنىڭ شىنجاڭدا ئىجرا قىلىنىش ئەھۋالىدىن قارىساق ئۇ يەردە يىغىۋېلىش لاگېرلىرى قۇرۇش ئومۇميۈزلۈك نازارەت سىستېمىسى ئورنىتىش ئارقىلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق مەقسىتىگە يەتمەكچى بولدى شى جىنپىڭ يەنە كومپارتىيە مەدەنىيىتىنى يادرو قىلغان مۇستەبىت ھۆكۈمرانلىق ئىدىيەسىگە چوڭ خىتاي مىللەتچىلىكى ۋە ئىرقچىلىق ئىدىيىسىنى يۈرگۈزۈش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزىگە خاس بولغان مەدەنىيەت تونۇشىنى دىنىي ئېتىقاد قارىشىنى يوقاتماقچى.
ئىلشات ھەسەن ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇرلارغا قارىتا قانلىق باستۇرۇش سىياسىتىنى داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما شى جىنپىڭ ھۆكۈمرانلىقى دەۋرىدە شەرقىي تۈركىستان زېمىنىدا ئاشكارا ھالدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەدەنىيەت قىرغىنچىلىقىنى ئوچۇقچىلىققا چىقارغانىكەن.
ئۇيغۇرلارغا، يەنى شەرقىي تۈركىستاندىكى خىتاي بولمىغان خەلقلەرگە قاراتقان ۋاقتىدا بۇ شى جىنپىڭنىڭكى مەدەنىيەت ئىدېئولوگىيەسى دېگىنى نېمە دېگەندە، ئۇيغۇر تىلىنى يوقىتىش خىتاي تىلى ئارقىلىق، خىتاينىڭكى مۇشۇ يېقىنقى زاماندا يۇغۇرۇلۇپ، يەنە خىتاينىڭكى ئاندا مۇندا ئەنئەنىسى بىلەن ھازىرقى زامان ئىدېئولوگىيەلىرى، بولۇپمۇ ماركسىزم، ماتېرىيالىزم دېگەندەك ئىدېئولوگىيە بىلەن يۇغۇرۇلغان خىتاي مەدەنىيىتى ئارقىلىق ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنى يوقىتىش، خىتايغا بولغان، شەخسىگە بولغان چوقۇنۇش، شى جىنپىڭدەك زالىملارغا بولغان چوقۇنۇش، قورقۇنۇش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭكى ۋە خىتاي بولمىغان مىللەتلەرنىڭ ئېتىقادىنى يوقىتىش. يەنى بۇ ئېتىقادى دېگىنىمىز ئۇيغۇر، مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ ئىسلام ئېتىقادى بولسا، باشقا مىللەتلەرنىڭ خرىستىيان، بۇددىزم، شامانىزم دېگەندەك ھەر خىل ئېتىقادلىرىنى ھەممىنى شۇ شى جىنپىڭغا چوقۇنۇش ۋە ھوقۇققا چوقۇنۇش، ماتېرىيالىزمغا چوقۇنۇش ئىدېئولوگىيەسى بىلەن يوقىتىش، ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ يەردىكى خەلقنى مىللىي قىرغىنچىلىق سىياسىتى بىلەن پۈتۈنلەي ئۆزگەرتىپ، بىر تۈركۈمىنى تەن جەھەتتىن يوقىتىپ، يەنە بىر تۈركۈمىنى روھىي جەھەتتىن يوقىتىپ، ئۇلارنى مەڭگۈ خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭكى قۇلى، يەنە خىتاي كوممۇنىستلارنىڭ قۇلى قىلىپ ئىشلىتىشتىن باشقا بىر نەرسە ئەمەس.
ئۇ بايانىدا ئاتالمىش شى جىنپىڭنىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنىڭ مەقسىتى كومپارتىيەنى ھىمايە قىلىش ۋە خىتاي مىللەتچىلىكىنى ۋاسىتە قىلىش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ ئانا يۇرتىدىكى مەۋجۇتلۇقى ۋە مەدەنىيەت ئىزلىرىنى پۈتۈنلەي يوقىتىش دەپ كۆرسەتتى. بۇ يەردە مەدەنىيەت دېگەن نەرسىنىڭكى زەررىسى يوق بۇ يەردە. مېنىڭچە، مەيلى ئۇ شەرقىي تۈركىستاننى يېڭى مەدەنىيىتى بىلەن نەملەشتۈرۈش، موللاشتۇرۇش دېگەن گەپ يىغىنچاقلاپ ئېيتقان ۋاقتىدا شى جىنپىڭنىڭكى ياكى ھۆكۈمەتنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان بۇ تەشۋىقاتىدىكى مەدەنىيەت ئىدېئولوگىيەسى دېگەن بىر قۇرۇق نام، ئۇنىڭ ئىچىدىكى نەرسىسى يەنە خىتاينىڭكى ھازىر شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بېرىۋاتقان مىللىي قىرغىنچىلىقىنى يېڭى نىقاب بىلەن داۋاملاشتۇرۇش دېگەن گەپ.
تېڭ بياۋ ئەپەندى زىيارىتىمىز ئاخىرىدا يەنە، دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ ئاتالمىش شى جىنپىڭ مەدەنىيەت ئىدىيەسىنىڭ خىتايدىكى ئاۋام خەلقلەرگە ۋە ئىنسانىيەتكە ئېلىپ كېلىدىغان ئاپىتىدىن ئاگاھلاندۇردى. ئۇ مۇنداق دېدى. بۇ نەرسىلەر ھازىر خىتايدا قاتتىق تەشۋىق قىلىنىۋاتىدۇ بۇنىڭ يەتمەكچى بولغان نىشانى بولسا كومپارتىيە مەدەنىيىتى ۋە نەزەرىيىسى ئارقىلىق ئۆزىگە خاس مەدەنىيەت ۋە دىنىي ئېتىقادقا قارشى بولغان ھەر قانداق دېموكراتىك ئىدېئولوگىيە سىستېمىسىنى پۈتۈنلەي يوقىتىشنى نىشان قىلغان شۇڭا بۇنىڭدىن قاتتىق ئاگاھ بولۇشىمىز كېرەك

ئىگىلىنىشىچە يىغىننىڭ باش تېمىسى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭدا قىلغان سۆزىنىڭ روھىنى ئۆگىنىش بولۇپ مەزكۇر يىغىندا تەكىتلەنگەن تىغنى ئىچىگە قارىتىش جاسارىتىنى كۈچەيتىش ھەققىدىكى سىياسىي يوليورۇققا قارىتا خىتاينىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىيىتىنى يېقىندىن كۆزىتىپ كېلىۋاتقان چەت ئەلدىكى بىر قىسىم مۇتەخەسسىسلەر جىددىي ئىنكاس قايتۇردى تۆۋەندە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز شادىيەنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەر پروگراممىسىدا بولسۇن

خىتاي ئاخباراتلىرىدىن تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى سېنتەبىر كۈنىدىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە بۇ قېتىملىق يىغىندا مەسىلىلەرگە جىددىي قاراش ئېڭى ۋە تىغنى ئىچىگە قارىتىش جاسارىتىنى كۈچەيتەيلى دېگەن شوئار تەكىتلەنگەن ياپونىيەدىكى شىزوئوكا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئىنسانشۇناسلىق ۋە ئىجتىمائىي پەنلەر فاكۇلتېتىنىڭ پروفېسسورى موڭغۇل تەتقىقاتچى موڭغۇل تارىخى بويىچە مۇتەخەسسىس ئوخنوس چوكتو ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى تىغنى ئىچىگە قارىتىش سىياسىتىدىكى تىغنىڭ كىمگە قارىتىلغانلىقى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى ئۇ رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا خىتاينىڭ تىغنى ئىچىگە قارىتىش سىياسىتىدە ھەل قىلماقچى بولغان مەسىلىنىڭ ئۇيغۇرلار مەسىلىسى يەنى خىتاي سىياسىتىدىكى ئىچكى مەسىلە ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى ئۇ بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىپ مۇنداق دېدى
كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، بۇ بەكمۇ ئوچۇق ئاشكارا ۋە يالىڭاچ ئوتتۇرىغا قويۇلغان شوئار ۋە يوليورۇقتۇر. بۇ سېھىرلىك تىغدىكى ئوق دورىنىڭ ھىدى ئىنتايىن كۈچلۈكتەك قىلىدۇ. مېنىڭ قارىشىمچە، بۇ يەردىكى مەسىلىلەرگە جىددىي قاراش ئېڭى ۋە تىغنى ئىچىگە قارىتىش جاسارىتىنى كۈچەيتىش بولسا، ئەلۋەتتە، شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەمدە شۇ قاتاردا ھەل قىلىدىغان قازاق ياكى موڭغۇل مەسىلىلىرىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ خىتاي ئەزەلدىن يەرلىك رايوندىكى ئۇيغۇر موڭغۇل ۋە تىبەتلەرنىڭ مىللىي مەسىلىسىنى ئىچكى مەسىلە دەپ قاراپ كەلدى ئەمما ئېنىقكى مەيلى ئۇيغۇر موڭغۇل تىبەتلەر بولسۇن ھېچقايسىسى جۇڭخۇا مىللىتى ئەمەس چۈنكى ئۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ مۇستەقىل دۆلىتى بولغان يەنە كېلىپ ئۇلار تارىختىن بۇيان خىتايغا بېقىنىپ ياشىغان مىللەتلەر ئەمەس. شۇڭا مەن بۇ مىللىي مەسىلىلەرنى خىتاينىڭ ئىچكى مەسىلىسى بولماستىن بەلكى خەلقئارالىق مەسىلە دەپ قارايمەن ھالبۇكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئەزەلدىن مىللىي مەسىلىنىڭ خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلار مەسىلىسى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ خەلقئارانىڭ بۇ مەسىلىلەرگە ئارىلىشىشىنى قوپاللىق بىلەن رەت قىلىپ كېلىۋاتىدۇ شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئىشىكنى چىڭ تاقاپ بىزگە ھۇجۇم قىلىپ بىزنى يوقىتىش ئۈچۈن تىركىشىۋاتقان بولسا يەنە بىر تەرەپتىن خەلقئارانى ئىچكى ئىشلاردىن خەۋەرسىز قويۇۋاتىدۇ ئاقىۋەتتە خەلقئارا جەمئىيەتتىمۇ خىتاينىڭ ئىچكى ئىشلىرىنى بىلسىمۇ بىلمەسكە سالىدىغان ۋەزىيەتنى شەكىللەندۈردى

چۈنكى بۇ كىشىلەرنىڭ جان دىللىقى بىلەن ئۆزى ئۈچۈن خىزمەت قىلغىنىنى كۆرۈپ تۇرسىمۇ ئۇلارنىڭ ئەسلى ۋەسلىنىڭ يەنىلا خىتاي ئەمەسلىكىنى ئوبدان بىلىدۇ شۇڭا خىتاي بۇ تىغنى ئىچىگە قارىتىش شوئارىنى يولغا قويدى دەپ ئويلايمەن ھالبۇكى بۇ سىياسەت ناھايتى روشەن بولغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىدۇر ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەك ئالدىنقى ئەسىرنىڭ ئاتمىشىنچى يىللىرىدىكى ئۇيغۇر موڭغۇل تىبەتلەرنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ئەمەلدارلىرىدىن مەيلى ئۇلەنفۇ سەيفىدىن ئەزىزى بۇرھان شەھىدى ئافېي ئاۋاڭ جېممى قاتارلىق بۇ بىر قىسىم كىشىلەرگە بەزى قورچاق ئەمەللەرنى بەرگەن بولسىمۇ خىتاي ئەزەلدىن ئۇلارغا ئىشىنىپ باقمىغان ھازىرقى ۋەزىيەتكە كەلسەك خىتاينىڭ ئۇ چاغدىكىگە ئوخشاش يەرلىك رايونلاردىكى يەرلىك مىللەتلەردىن چىققان ئەمەلدارلارغا ئېھتىياجى يوق قىسقىسى خىتاي ئەمدى بۇلارنىڭ ھېچقايسىسىنى خالىمايدۇ يەنى خىتاي بىز ئەللىك ئالتە مىللەت ئەللىك ئالتە گۈل ئەللىك ئالتە قېرىنداش مىللەت دەپ شوئار توۋلاپ كېلىۋاتقان بۇ گۈللەرگە موھتاج ئەمەس بۇ گۈللەر ئۆلدى بۇ گۈللەر قۇرۇدى خىتاي ئەمدى خالىمىغاچقا ئۇ گۈللەرنى يۇلۇپ ئېلىۋەتمەكچى بولۇۋاتىدۇ
خەۋەردە كۆرسىتىلىشىچە بۇ قېتىمقى يىغىندا خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭنىڭ تۆمۈر سوقۇش ئۈچۈن بىلىكىڭ كۈچلۈك بولسۇن دېگەن سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ ھەممىنىڭ شىنجاڭنى تۈزەش خىزمىتى يېتەرلىك بولدى دەپ قارىماسلىق كېرەكلىكى مەسىلىگە جىددىي قاراپ تىغنى ئىچىگە قارىتىپ مەسىلىنى ئىچىدىن ھەل قىلىش ئۆسمىنى ئىچىدىن كېسىپ تاشلاش مەسىلىنى ھەل قىلمىغىچە بولدى قىلماسلىق سىياسىي ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈپ سىياسەتنىڭ ئىجرا قىلىش كۈچىنى ئاشۇرۇش قاتارلىقلار ئوتتۇرىغا قويۇلغان رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان كانادادىكى دېموكراتىك خىتاي فرونتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى مانجۇرىيەنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ھەرىكىتىنىڭ مەسلىھەتچىسى ۋە سىياسىي پائالىيەتچى شېڭ شۈي خانىم خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى تىغنى ئىچىگە قارىتىش سىياسىتى ھەققىدىكى قاراشلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى

خىتاي دەۋاتقان بۇ تىغنىڭ ئۇچى ھازىر يەنىلا يەرلىك ئاساسىي قاتلامدىكى ئەمەلدارلارغا قارىتىلغان دەپ ئويلايمەن. چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نەزىرىدە ئۇلارغا ئىتائەت قىلغانلىق ئۇلارنىڭ ئىشەنچىسىگە ئېرىشكەنلىكتىن دېرەك بەرمەيدۇ. شۇڭا خىتاي ھەر زامان ئۆزى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغانلاردىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقتىن بۇ خىل پىچاقلىرىنى ئىشلىتىپ ئۇلارنى قورقۇتۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ كەلگەن. بىزگە مەلۇم. خىتاي ئۆزىنىڭ قاتتىق ۋە يۇمشاق تاكتىكىلىرى ئارقىلىق ئۆزى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغانلارنى ئاستا- ئاستا قايىل قىلىدۇ، پۇل بىلەن سېتىۋالىدۇ ۋە ياكى ۋەيران قىلىدۇ، ھەتتا بەزىلىرى بىۋاسىتە يوقىتىلىدۇ. ھازىر خىتاينىڭ مەقسىتى ئىنتايىن ئاددىي، يەنى يەرلىك خەلقنى تەسلىم قىلىش ۋە پۈتۈنلەي كونتروللۇق ئاستىغا ئېلىشتۇر. شۇڭا بۇ خىلدىكى ئويۇن ۋە ۋاسىتىلەرنى ئىشلىتىدۇ. ئەمما ھەقىقەت شۇكى، خىتاي ھەرگىزمۇ ئۆز مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ.

ئامېرىكىدا ياشاۋاتقان خىتاي يازغۇچى خې ئەنچۈەن ئەپەندى خىتاينىڭ بۇ يىغىندا تەكىتلەنگەن مەسىلىلەرگە جىددىي قاراش ئېڭى ۋە تىغنى ئىچىگە قارىتىش جاسارىتىنى كۈچەيتەيلى دېگەن بۇ شوئارنىڭ پەقەت يەرلىك ئاۋام خەلققە قارىتىلغانلىقىنى ئۇلارنى كوممۇنىستىك پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش ۋە شى جىنپىڭنىڭ سۆزىنى قەتئىي ئاڭلاش شۇنداقلا كوممۇنىستىك پارتىيە ۋە شى جىنپىڭدىن ئىبارەت بۇ ئىككى كەلىمىنى ئېسىدە چىڭ تۇتۇشقا چاقىرىق قىلىش ئىكەنلىكىنى شەرھلەپ ئۆتتى ئۇ يەنە خىتاينىڭ تىغنى ئىچىگە قارىتىش سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇر رايونىنىڭ ئىستراتېگىيىلىك ئورنى ۋە ۋەزىيىتى بىلەن زىچ باغلىنىشلىق ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ مۇنداق دېدى خىتاي ھۆكۈمىتى كوممۇنىستىك پارتىيەنىڭ خىتايدا ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشىدە شەرقىي تۈركىستاننىڭ قانچىلىك مۇھىملىقىنى ئوبدان بىلىدۇ. چۈنكى ئەگەر خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇستەملىكە ھۆكۈمرانلىقى تەھدىتكە ئۇچرىسا پۈتۈن خىتاي يىمىرىلىدۇ. ھەر يەر، ھەر رايوندىكى ھەر مىللەت كىشىلىرى خىتايغا قارشى قوزغىلىدۇ. خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئالىي نوپۇزى، شۇنداقلا خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا قارشىلىق كۆرسىتىپ ئۇنىڭ ئاغدۇرۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭلاشقا بۇ قېتىملىق يىغىندا ئاتالمىش شىنجاڭ خىزمىتىنىڭ پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ ئومۇمىي خىزمىتىدە ئالاھىدە ۋە مۇھىم ئورۇنغا ئىگە ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. شۇنداقلا يەرلىك ئاساسىي قاتلامدىكىلەردىن سىياسىي ۋەزىيەتنى كونترول قىلىشنىڭ ئاچقۇچى شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىچىدە ئىكەنلىكىنى چۈشىنىش تەلەپ قىلىنغان. شۇڭا تىغنىڭ ئۇچىنى ئىچىگە قارىتىش دېگەندەك بۇ سىياسىي ئاتالغۇلارنىڭ مەنىسى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇستەملىكىچىلىك ئورنىنى ساقلاپ قېلىشتىن ئىبارەتتۇر.

خىتاي رەئىسى شى جىن پىڭنىڭ بۇ يىل ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرلىرى ئۈرۈمچىدە زىيارەتتە بولۇشى ۋە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم ۋە بىڭتۈەن دائىرىلىرىدىن ئۆزىنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش ستراتېگىيىسىنى داۋاملىق تۈردە قاتتىق ئىجرا قىلىشنى تەلەپ قىلىشىدىن ئۇزۇن ئۆتمەي ئېچىلغان شۇڭا بۇ قېتىملىق يىغىندا مەسىلىلەرگە جىددىي قاراش ئېڭى ۋە تىغنى ئىچىگە قارىتىش جاسارىتىنى كۈچەيتىش سىياسىتىنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلۇشى خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مۇستەملىكە سىياسىتىنى تېخىمۇ كۈچەيتىدىغانلىقىدىن بىشارەت دەپ قارىلىۋاتقانلىقى مەلۇم بۇ ھەقتىكى ئانالىزلارنىڭ داۋامىنى كېيىنكى سانلىق پروگراممىدىن ئاڭلىغايسىلەر پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت ئاۋسترىيەنىڭ ۋېلس شەھىرىدە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى قېزىۋېلىنىپ مۇزېيغا قويۇلغان قەدىمكى ئۇسلۇبتىكى پىل چىشىدىن ياسالغان بىر پىچاق دەستىسى ھەمدە ئۇنىڭغا ئويۇلغان خەت ۋە ئادەم بېشى رەسىمىنىڭ بۇنىڭدىن مىڭ سەككىز يۈز يىل ئىلگىرىكى نىيە قەدىمىي شەھىرىگە تەئەللۇق ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە ياۋروپادىكى ئارخېئولوگلار ۋە قەدىمكى تىل يېزىق مۇتەخەسسىسلىرى مەزكۇر پىچاق دەستىسىگە ئويۇلغان كاروشتى يېزىقىدىكى خەتنىڭ قەدىمكى تارىم ئويمانلىقىنىڭ جەنۇبىي گىرۋەكلىرىدە ئىشلىتىلگەن كاروشتى دىئالېكتىغا ئائىت ئىكەنلىكىنى جەزملەشتۈرگەن پىچاق دەستىسىنىڭ ئۇچىغا ئويۇلغان ئادەم بېشى سۈرىتىمۇ تارىم ئويمانلىقىدىن بايقالغان تىپىك ياۋروپا ئىرقىدىكى قەدىمكى مۇمىيالار ۋە ئاق تەنلىك ئىنسان تۈركۈملىرىنىڭ چىرايىغا ئوخشايدىكەن ئوبزورچىلارنىڭ قەيت قىلىشىچە قەدىمكى نىيە شەھىرىگە تەئەللۇق بىر دانە قەدىمكى پىچاق سېپىغا مۇجەسسەملەشكەن بۇ ھېكايە خىتاينىڭ ئەزەلدىن تارتىپ سەپسەتەسىنى ۋە ئاتالمىش جۇڭخۇا مەدەنىيىتى نامىدىكى مەدەنىيەت مونوپوللۇقىنى كەسكىن رەت قىلماقتىكەن تۆۋەندە بۇ ھەقتىكى ئەڭ يېڭى مەلۇماتلارنى گېرمانىيىدىكى ئوبزورچىمىز ئابلەت سەمەتتىن ئاڭلايسىلەر بۇ ئوبزوردىكى كۆز قاراشلار پەقەت ئاپتورنىڭ ئۆزىگىلا خاس بولۇپ رادىيومىزنىڭ مەيدانىغا ۋەكىللىك قىلمايدۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى بەرپا قىلىش شوئارلىرى خىتاي ئىچىنىلا ئەمەس بەلكى خىتايغا باغلانغان بىر قىسىم قوشنا دۆلەتلەرنىمۇ شۇنداقلا ئۇلارنىڭ قەدىمى يەتكەن ھەممىلا يەرلەرنى قاپلىماقتا. ئۇلار ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى كۈچەيتىشكە پايدىلىق دەپ قارىغان مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ ئۆمرىنى بارغانسېرى ئۇزارتسا، بۇنىڭغا زىيانلىق دەپ قارىغان مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىڭ ئۆمرىنى خالىغانچە قىسقارتماقتا. تېخىمۇ ھەيران قىلارلىق يېرى شۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتىگە باغلانغان ئاتالمىش ئارخېئولوگلار ۋە قەدىمىي مەدەنىيەت تەتقىقاتچىلىرى خالىغان يېرىدە ۋە خالىغان ۋاقىتتا خىتايچە تارىش پۈتۈكلەرنى، خىتايچە خەت كەشتىلەنگەن كىمخاب تونلارنى پەيدا قىلماقتا. ئۇلار ھەتتا باشقا مىللەتلەرگە مەنسۇپ مەدەنىيەت بۇيۇملىرىنىمۇ خالىسا ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش، خالىمىسا يوق قىلىۋېتىشتەك ئىلىم سۇيىئىستېماللىقىنى يۈرگۈزمەكتە. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسىنىنچى يىلى نىيە قەدىمىي شەھەر خارابىسىدىن بايقالغان قەدىمكى مەدەنىيەت بۇيۇمى كىمخاب يەڭلىك دەل مۇشۇنداق بىر مەيدان ئويۇننىڭ قۇربانىدۇر. ئارخېئولوگىيە ۋە قەدىمكى مەدەنىيەت ساھەسىگە قارا داغ چۈشۈرگەن بۇ ئىلىم سۇيىئىستېمالچىلىقىنىڭ ھەقىقىي يۈزىنى ئېچىپ تاشلاش ئۈچۈن ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مۇنداق بىر ھېكايىنى ئاڭلاشقا توغرا كېلىدۇ. ئۇنداقتا تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ شەرقىي جەنۇبىي گىرۋىكىدىكى نىيە قەدىمكى شەھىرىدە بۇنىڭدىن ئاز دېگەندە بىر مىڭ سەككىز يۈز يىل ئىلگىرى ياسالغان ۋە كېيىنچە قانداقتۇر بىر سەۋەب بىلەن ئۆز يۇرتىدىن ئايرىلىپ ئالتە مىڭ كىلومېتىر يىراقلىقتىكى ئاۋسترىيەنىڭ ۋېلىس شەھىرىگە بېرىپ قالغان بۇ نىيەلىك قەدىمكى بۇيۇم ئۆز كىملىكى ھەققىدىكى گۇۋاھلىق ھېكايىسىنى ئۆزى سۆزلىسۇن يېقىنقى ئۈچ ئايدىن بۇيان، ياۋروپادىكى قەدىمكى تىل ۋە مەدەنىيەت تەتقىقاتچىلىرى ئارىسىدا خوتەننىڭ نىيە قەدىمىي شەھەر خارابىسىدىن تېپىلغان قەدىمىي ئۇسلۇبتىكى بىر پىچاق سېپى مۇھىم سۆھبەت تېمىسى بولماقتا. ياۋروپادىكى چوڭ گېزىت ژۇرنال ۋە تاراتقۇلارنىڭ كۆپ قىسمى نىيە خارابىسىغا ئائىت بۇ پىچاق سېپى ھەققىدىكى تالاش تارتىشلارغا ئورۇن بەرمەكتە. بۇنىڭدىن بىر يۈز بەش يىل بۇرۇن يەنى بىر مىڭ توققۇز يۈز ئون سەككىزىنچى يىلى ئاۋسترىيەنىڭ ۋېلىس شەھىرى ئىچىدە ئېلىپ بېرىلغان بىر قېتىملىق قىدىرىپ تەكشۈرۈش جەريانىدا پىچاق ياكى بىگىز سېپىغا ئوخشايدىغان بىر قەدىمكى بۇيۇم بايقالغان يەتتە سانتىمېتىر ئۇزۇنلۇقتىكى بۇ پىچاق ياكى بىگىز سېپى پىل چىشىدىن نەپىس قىلىپ ياسالغان بولۇپ بىر قارىماققا زامانىمىزدىكى پىچاق ياكى بىگىز ساپلىرىدىن ئانچىمۇ پەرقلىنىپ كەتمەيدۇ بۇ ساپنىڭ ئىككى يان تەرىپىدە قەدىمكى يېزىقلارغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان بىر قانچە ئويما سىزىق ساپنىڭ ئارقا تەرىپىدە بولسا ئادەم بېشىنىڭ ئويما سۈرىتى مەۋجۇت مەزكۇر ساپ تېپىلغان ۋاقىتتا تارتىلغان سۈرەت ۋە تېپىلىش خاتىرىسىگە ئاساسلانغاندا ئۇچ قىسمى كۈمۈش قاپلىمىلىق بۇ ساپ بايقالغان كۈندىن بۇيان ئىزچىل ھالدا ۋېلىس شەھەرلىك مۇزېيدا ساقلىنىپ كەلمەكتە مەسئۇلىيەتچان ۋە ئەستايىدىل مۇزېي باشلىقى رېناتە مىگلباۋېر خانىم ساپتىكى بۇ بەلگىلەرنىڭ ئادەتتىكى بەلگىلەردىن پەرقلىق ئىكەنلىكىنى بۇنىڭدىن بىر نەچچە يىل بۇرۇن ھېس قىلىپ ئۇنى ئوقۇيالايدىغان بىرىنى ئىزدىگەن ئەمما تاكى بۇ يىل يەتتىنچى ئايغىچە ئۇنى ئوقۇيالايدىغان بىرىنى تاپالمىغان بېرلىنلىقلار گېزىتىنىڭ توققۇزىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىكى سانىدا بۇ پىچاق سېپى ھەققىدە مۇنداق مەلۇماتلار يەر ئالغان ئاۋسترىيەنىڭ ۋېلىس شەھىرىدىن تېپىلغان پىل چىشىدىن ياسالغان بىر مىڭ سەككىز يۈز يىللىق تارىخقا ئىگە پىچاق دەستىسى ھەققىدە ئىزدەنگەن تەتقىقاتچىلار نۆۋەتتە ئۆزلىرىنىڭ يېڭى تەتقىقات نەتىجىلىرىنى ئېلان قىلىشتى ئۇلارنىڭ دېيىشىچە بۇ ئاسارئەتىقە رىم ئىمپېرىيىسى دەۋرىدە بىر يولۇچىنىڭ يانچۇقىدا ئالتە مىڭ كىلومېتىر يول يۈرۈپ يىراق خوتەننىڭ نىيە شەھىرىدىن ۋېلىس شەھىرىگە كېلىپ قالغان بۇ بۇيۇم مەزكۇر رايوندىن تېپىلغان ئاسارە ئەتىقىلەر ئارىسىدا ئەڭ ئۇزاقتىن كەلگەن بىر بۇيۇم ھېسابلىنىدۇ. ئاۋسترىيەدە قايتا بايقالغاندىن كېيىنمۇ قەيەردىن كەلگەنلىكىنى يەنە بىر يۈز ئوتتۇز يىل كۈتۈشكە مەجبۇر بولغان بۇ ئاجايىپ ئاسارە ئەتىقىنىڭ سىرى بۇ قېتىم گېرمانىيەلىك بىر تىلشۇناس تەرىپىدىن يېشىلگەن. پىچاق سېپىدىكى ناتونۇش سىزىقلارنىڭ بىر خىل يېزىقنىڭ تاۋۇش بەلگىلىرى بولۇپ قېلىشى ئېھتىماللىقىغا ئەڭ دەسلەپ ئىشەنگەن كىشى گېرمانىيەنىڭ دۈسسېلدورف شەھىرىدىكى خاينرىخ خاينې ئۇنىۋېرسىتېتى ئارخېئولوگىيە ۋە قەدىمكى زامان تارىخى پەنلىرىنىڭ پروفېسسورى شتېفان فال ئىدى ئۇ ئۆز تەجرىبىلىرىگە ئاساسەن ئالدى بىلەن بۇ يېزىقنىڭ تارىختا ياۋروپادا قوللىنىلمىغان بىر يېزىق ئىكەنلىكىنى ئېنىق جەزملەشتۈرۈۋالغان ئاندىن كېيىن ئۇ قەدىمكى ۋە ئوتتۇرا جەنۇبىي ئاسىيادا قوللىنىلغان كۆپ ساندىكى قەدىمىي تىل ۋە يېزىقلارنى ياخشى بىلىدىغانلىقى بىلەن تونۇلغان بېرلىن ھۆرىيەت ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى خاررى فالكقا خەۋەر بەرگەن خاررى فالك پىچاق سېپىدىكى سىزىقلارنىڭ قەدىمكى ھىندى يېزىقلىرىدىن كارۇشتى يېزىقىنىڭ تاۋۇش بەلگىلىرى ئىكەنلىكىنى دەرھال تونۇغان ئۇ مەزكۇر ساپنىڭ تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ جەنۇبىي گىرۋىكىدىكى نىيە خارابىسىدىن كەلگەنلىكىنى پەرەز قىلىدىغانلىقىنى ئېيتقان

خاررى فالك ئۆتكەن ھەپتە ياۋروپانىڭ مەشھۇر ئارخېئولوگىيە تەتقىقات ژۇرناللىرىدىن ئارخېئولوگىيىلىك خەت چەكلەر سەھىپىسىدە غەربتىكى كارۇشتى يېزىقى ۋېلستىكى پىل چىشىدىن ياسالغان ساپ ماۋزۇلۇق ماقالە ئېلان قىلغان ھەمدە مەزكۇر ساپ ھەققىدىكى ئەڭ يېڭى تەتقىقات نەتىجىلىرىنى ئىلىم ساھەسىدىكىلەر بىلەن ئورتاقلاشقان ئۇ مەزكۇر ساپتىكى يېزىقنى مانا تادارا دەپ ئوقۇغان ۋە ئۇنىڭ مەنىسىنى تادارا ھەزرەتلىرىگە سوۋغات دەپ تەرجىمە قىلغان ئۇنىڭ چۈشەندۈرۈشىگە ئاساسلانغاندا بۇ سۆزلەردە كۆرۈلىدىغان مەخسۇس كارۇشتى تىلىنىڭ نىيە دىئالېكتىغا تەۋە تاۋۇش ئالاھىدىلىكلىرى مىلادىيىدىن كېيىنكى بىرىنجى ۋە ئىككىنجى ئەسىرلەر ئارىسىدا پەقەتلا نىيە قەدىمكى شەھىرىدىن تېپىلغان قوليازما ۋە تارشا پۈتۈكلەردىلا ئۇچرايدىكەن

ئاۋسترىيەنىڭ دۆلەتلىك تېلېۋىزىيەسىنىڭ بۇ ئاجايىپ قەدىمكى بۇيۇم ھەققىدە بەرگەن مەخسۇس خەۋىرىدە بۇ پىچاق سېپىنىڭ ۋېلستا تېپىلىشى بۇ شەھەرنىڭ ئۇزۇن تارىخىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتلىدى دېيىلگەن لەنگۋىچ لاگ سەھىپىسىدە بۇ ساپ ھەققىدە قىسقا ماقالە يېزىپ مەخسۇس بىر سۆھبەت تەشكىللىگەن ئامېرىكىلىق ئارخېئولوگ ئۈرۈمچى مۇمىيالىرى ناملىق مەشھۇر كىتابنىڭ ئاپتورى ۋىكتور مايېر سۆھبەت تەشكىللەش سەۋەبىنى مۇنداق چۈشەندۈرگەن دىققىتىڭلارغا سۇنۇلغان بۇ ماقالە بىز ئۆتكەن يىگىرمە يىل جەريانىدا لەنگۋىچ لاگ مۇنبىرىدە قايتا قايتا مۇزاكىرە قىلغان بىر نەچچە مەزمۇننى بىر بىرىگە مۇجەسسەم قىلىشتەك ئالاھىدىلىكى بىلەن تولىمۇ قىممەتلىكتۇر مەزكۇر ساپنىڭ شەكلى ۋە سۈپىتى قەدىمكى دەۋرلەردىكى نىيە خەلقىنىڭ قول ھۈنەرۋەنچىلىك ماھارىتىنىڭ نەقەدەر يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەنلىكىنى كۆز ئالدىمىزدا نامايان قىلىدۇ بۇ بۇيۇم ئارقىلىق بىز ئېرىشكەن تارىخىي ساۋاتلار بۇنىڭ بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدۇ. دىققەت چېكىدىغان يەنە بىر نۇقتا شۇكى، مەزكۇر ساپنى خىتايلارنىڭ ھامان بىر كۈنى ئۆزىگە مال مۈلۈك قىلىۋېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى ئالدىن ئويلاشقاندەك، ساپنىڭ ئارقا تەرەپ ئۇچىغا بىر كىشىنىڭ باش سۈرىتى ئويۇلغان. چېچىنى بىر رەخت پارچىسى بىلەن چېكىسىدىن ئارقىسىغا قىلىپ بوغۇۋالغان بۇ ئەر كىشىنىڭ كۆزلىرى چوڭ، بۇرنى قاڭشارلىق. ئەمەلىيەتتە بۇ سۈرەت بىزگە ئانچە ناتونۇش ئەمەس. بۈگۈنكى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ھەممىلا يېرىدىن قويۇق قاشلىق، قاڭشارلىق، چوڭ كۆزلۈك، بۈدۈر چاچلىق كىشىلەرنى خالىغانچە ئۇچرىتالايمىز. خاررى فالك ۋە ھەمراھلىرى ماقالىسىدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىدەك، مىلادىنىڭ ئالدى كەينىدىكى دەسلەپكى ئەسىرلەرگە تەۋە بۇ ھەيكەل ۋە سۈرەتلەر ئۇيغۇر دىيارىنىڭ قەدىمىي شەھەرلىرىدىن كروران،

بۇ قىممەتلىك مەدەنىيەت مىراسىنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدىكى پىكىرلىرىنى ئىلىم ساھەسىدىكىلەر بىلەن ئورتاقلاشقان ياپونىيە توكيو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى قەدىمكى خوتەن تىلى مۇتەخەسسىسى خىروشى كۇماموتومۇ مەزكۇر ساپ ھەققىدىكى سۆھبەتكە قاتنىشىپ ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان پروفېسسور ۋىكتور مايېر مەزكۇر ساپنىڭ ئانا يۇرتى بولغان نىيەگە بىر نەچچە قېتىم بارغانلىقىنى ئەسلەپ مۇنداق دېگەن قۇم بارخانلىرى ئارىسىدا ئۇچراتقان بىر تۆمۈر تاۋلاش ئوچىقىنى ھەرگىزمۇ ئۇنتۇيالمايمەن ئۇنىڭدىن باشقا يەنە قەدىمكى شەھەرنىڭ جەنۇبىدىكى ھازىرقى نىيە يېزىلىرىنىڭ ئادەملىرىنى كۆرگىنىمدە كانزاستىن كەلگەن كىشىلەر بىلەن كۆرۈشكەندەك بىر تۇيغۇدا بولغان ئىدىم ۋىكتور مايېر بۇ سۆزلىرى ئارقىلىق بىر تەرەپتىن قەدىمكى نىيەدە مەدەنىيەت ۋە ھەر خىل ھۈنەر كەسىپ تېخنىكىلىرىنىڭ ئالاھىدە تەرەققىي قىلغانلىقىنى ئىشارەت قىلسا يەنە بىر تەرەپتىن ھازىرقى نىيەدىكى يەرلىك ئۇيغۇرلارنىڭمۇ ياۋروپا ئىرقىدىكى خەلقلەردىن ئىكەنلىكىنى ئۇلارنىڭ بىۋاسىتە ئەجدادلىرىنىڭمۇ ئەنە شۇ قەدىمكى نىيەدە ياشىغان ئاق تەنلىك كىشىلەر توپى ئىكەنلىكىنى بېشارەت بەرگەن خىتاي دائىرىلىرى نۆۋەتتە ئاتالمىش جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىش شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش شوئارلىرىنى كەڭ كۆلەمدە تەشۋىق قىلىپ ئۇيغۇر دىيارىدىن تېپىلغان ھەر قانداق بىر قەدىمكى مەدەنىيەت بۇيۇملىرى ياكى ئاسارە ئەتىقىلەرنى خىتاي تارىخىغا باغلاپ چۈشەندۈرۈشكە ئۇلارنى خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ بىر پارچىسى قىلىپ كۆرسىتىشكە ئۇرۇنماقتا ياسالغان ئانا يۇرتى قەدىمكى نىيە شەھەر خارابىسى بولغان، شۇنداقلا ئارخېئولوگلار تەرىپىدىن قەدىمكى نىيەلىكلەر ئىشلەتكەن پىچاق ياكى بىگىز سېپى دەپ خاتىرىلەنگەن بۇ قەدىمكى مەدەنىيەت بۇيۇمىنىڭ ئۆتمۈش ھېكايىسى بىزگە نىيە بوستانلىقىنىڭ قەدىمكى تارىخى ۋە پارلاق مەدەنىيىتىنىڭ خىتاي ئوتتۇرا ئاسىيا تۈزلەڭلىكى بىلەن ھېچقانداق مۇناسىۋىتىنىڭ يوقلۇقىدىن گۇۋاھلىق بەرمەكتە. شۇنداقلا تارىم ئويمانلىقىغا كۆمۈلگەن تەكلىماكان قۇملۇقىغا دۈملەنگەن قەدىمكى مەدەنىيەتنىڭ بىۋاسىتە ۋارىسلىرىنىڭ بۈگۈنكى ئۇيغۇرلار ئىكەنلىكىنى، ئۇلارنىڭ تارىختىن بۇيان ياراتقان بارلىق مەدەنىيەت تىپلىرىنىڭ شەرقىي ئاسىياغا ئەمەس، بەلكى ئوتتۇرا ۋە غەربىي ئاسىياغا، شۇنداقلا ياۋروپاغا مايىل ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاپ بەرمەكتە. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر قانچە خەلقئارالىق تەشكىلاتلار ۋە پارلامېنت دوستلۇق گۇرۇپپىلىرى ئوتتۇزىنچى ۋە ئوتتۇز بىرىنچى ئۆكتەبىر كۈنلىرى ياپونىيە پارلامېنتىدا خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى ناملىق چوڭ كۆلەملىك بىر مۇھاكىمە يىغىنى ئۆتكۈزىدىكەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى مەسئۇللىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇ چوڭ كۆلەملىك تارىخىي يىغىننىڭ مەقسىتى تېخىمۇ كۆپ پارلامېنتلارنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىشىنى قولغا كەلتۈرۈشكەن تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىمدىن ئاڭلايسىلەر دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى ياپونىيە پارلامېنتى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسى ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتى خەلقئارا پارلامېنت ئەزالىرى بىرلىكى ۋە خىتايدىكى كىشىلىك ھوقۇق تاجاۋۇزچىلىق قىلمىشلىرىنى تەكشۈرۈش پارلامېنتلەر بىرلىكى قاتارلىق ئورۇنلار تەرىپىدىن بۇ يىل ئونىنچى ئاينىڭ ئوتتۇزىنچى كۈنىدىن ئوتتۇز بىرىنچى كۈنىگىچە ياپونىيە پارلامېنتىدا ئۆتكۈزۈلىدىغان خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى يەر شارىۋى پارلامېنت ئەزالىرى يىغىنى ناملىق زور تىپتىكى مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ كۈن تەرتىبى مۇقىملاشقان. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى باشچىلىقىدىكى ھازىرلىق كومىتېتى مەسئۇللىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ياپونىيە پايتەختى توكيودا چاقىرىلىدىغان مەزكۇر تارىخىي خاراكتېرلىك يىغىنغا قاتنىشىدىغان ۋەكىللەرنىڭ سانىمۇ مۇقىملاشقان. بۇ يىغىنغا پارلامېنت ئەزالىرى، يۇقىرى دەرىجىلىك سىياسىي ئەربابلار، دىپلوماتلار، تونۇلغان قانۇنشۇناسلار، ئادۋوكاتلار، ئۇيغۇر مەسىلىسى ھەققىدە تەتقىقات ئېلىپ بېرىۋاتقان مۇتەخەسسىسلەر، خەلقئارالىق كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىنىڭ مەسئۇللىرى، تىبەت، خوڭكوڭ، جەنۇبىي موڭغۇلىيە، تەيۋەن تەشكىلاتلىرىنىڭ ۋەكىللىرى، شۇنداقلا ھەرقايسى ئەللەردە پائالىيەت ئېلىپ بېرىۋاتقان ئۇيغۇر تەشكىلاتلىرىنىڭ مەسئۇللىرىدىن بولۇپ جەمئىي يۈز يىگىرمە نەپەردىن ئارتۇق كىشى قاتنىشىدىكەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئەيسا ئەپەندى بۇ مۇناسىۋەت بىلەن تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، مەزكۇر يىغىننى چاقىرىشتىكى مەقسەت ھەققىدە توختىلىپ مۇنداق دېدى. پروگراممىلار ئاساسىي جەھەتتىن مۇقىملاشتى، كېلىدىغان مېھمانلىرىمىزمۇ ئاساسىي جەھەتتىن مۇقىملاشتى. ئەمدى بۇ قېتىمقى يىغىننىڭ ئەھمىيىتى ھازىرغا قەدەر ئون مىللىي پارلامېنت، ۋە شۇنداقلا ياۋروپا پارلامېنتى ئون بىر پارلامېنتى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلدى. ئەمما دۇنيادا يۈز توقسان بەشتىن ئارتۇق دۆلەت بىرلەشكەن دۆلەت تەشكىلاتىغا ئەزا. دېمەك، ئون دۆلەتنىڭ بۇ قىرغىنچىلىقنى قوبۇل قىلىشى، باشقا دۆلەتلەرنىڭ تەرەپسىز تۇرۇشى ۋە ياكى سۈكۈت تۇرۇشى ۋە ياكى خىتاينى قوللىشى بۇ جىنايەتكە ئورتاق بولغانلىق. بۇنىڭغا ھەم دۇنيا قۇرۇلتىيى لوندوندىكى ئۇيغۇر سوتى. چىققاندىن كېيىن بۇ سوتنىڭ قارارىنى دۇنيادىكى دېموكرات دۆلەتلەر بولسۇن مۇسۇلمان دۆلەتلىرى بولسۇن باشقا قىتئەلەرگىچە ئاپ بېرىپ بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قوبۇل قىلىدىغان پارلامېنتلارنىڭ سانىنى كۆپەيتىش ۋە بۇ پارلامېنتلار ئارقىلىق ھۆكۈمەتلەرنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈشنى ئۆزىمىزنىڭ مۇھىم خىزمەت پىلانلىرىدىن بىرسى قىلىپ ھەرىكەت ئېلىپ بېرىۋاتىمىز شۇنىڭغا بىز ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىللىق بىر يىللىق خىزمەت پىلانلىرىمىزنى بېكىتكەن ۋاقتىمىزدا، بۇ يىللىق خىزمەتلىرىمىزنىڭ مۇھىم نېمىلىرىدىن، پائالىيەت پىلانلىرىمىزدىن بىرسىنى مۇشۇ خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرىنى ئېچىش توكيودا دەپ بەلگىلىگەن. ھەم بۇنىڭدا بىر ئوتتۇزغا يېقىن دۆلەتتىن ھازىرغىچە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى قوبۇل قىلىش ئۈچۈن خىزمەت قىلغان پارلامېنت ئەزالىرى بولسۇن ۋە ياكى شۇ پارلامېنتلاردا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى كۈن تەرتىپكە ئەكەلگەن پارلامېنت ئەزالىرى بولسۇن مۇشۇلارنىڭ ھەممىسىنى بىر ئارىغا ئەكېلىپ ئۆزئارا بىر بىرى بىلەن تەجرىبە ئالماشتۇرۇش كەمچىلىكلەرنى تولۇقلاش ئارتۇقچىلىقلارنى بىر بىرى بىلەن ئۆگىنىش ۋە شۇنداقلا ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلگەن بۇ قىرغىنچىلىقنى توختىتىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلغان پارلامېنتلەرنى بىر بىرى بىلەن ئۇچراشتۇرۇپ تەجرىبە ئالماشتۇرۇش بۇ تۇنجى قېتىملىق ئۇيغۇر مەسىلىسى بويىچە خەلقئارالىق پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ئۇچرىشىشى تارىختا تۇنجى قېتىم بۇ ئىش بولاتىدۇ. يىغىننىڭ كۈن تەرتىبىگە ئاساسلانغاندا ئونىنچى ئاينىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى توكيو ۋاقتى كەچ سائەت ئالتىدىن توققۇزغىچە دۇنيانىڭ ھەرقايسى ئەللىرىدىن كەلگەن ۋەكىللەر ئورۇنلاشقان مېھمانخانا زالىدا دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندى بىلەن ياپونىيە پارلامېنتى ئۇيغۇر دوستلۇق گۇرۇپپىسىنىڭ رەئىسى كېيجى فۇرۇيا ئەپەندىنىڭ رىياسەتچىلىكىدە مېھمانلارنى كۈتۈۋېلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلىدىكەن. ئوتتۇزىنچى ئۆكتەبىر كۈنى ئەتىگەن يىغىن رەسمىي باشلىنىدىكەن. ياپونىيەدە چاقىرىلىدىغان خەلقئارا ئۇيغۇر مۇنبىرى يەر شارىۋى پارلامېنت ئەزالىرى يىغىنى ناملىق زور تىپتىكى مۇھاكىمە يىغىنىنىڭ تەييارلىق كومىتېتى مەسئۇللىرىدىن بىرى بولغان ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى ساۋۇت مەمەت ئەپەندى تەييارلىق خىزمەتلىرىنىڭ ئاساسەن پۈتۈپ قالغانلىقىنى، ھازىرغىچە يىگىرمە دۆلەتتىن يۈز يىگىرمىدىن ئارتۇق كىشىنىڭ قاتنىشىدىغانلىقىنىڭ مۇقىملاشقانلىقىنى، بۇ يىغىننىڭ ياپونىيەدە زور غۇلغۇلا پەيدا قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلدى. بۇ يىغىن ياپونىيەنىڭكى دۆلەت پارلامېنت بىناسىنىڭ ئىچىدە ئېچىلماقچى. ھازىرغا قەدەر بۇ يىغىنغا ئاز دېگەندە يىگىرمە دۆلەتتىن بىر يۈز يىگىرمىدىن ئارتۇق ۋەكىلنىڭ قاتنىشىش جاۋابىنى تاپشۇرۇپ ئالدۇق. بۇلارنىڭ ئىچىدە دۆلەت پارلامېنت ئەزالىرى بار، سىياسىيونلار بار، ژۇرنالىستلار بار، ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تەتقىقاتچىلىرى بار، ئەلۋەتتە بىزنىڭكى پائالىيەتچى ۋە دەۋاگەرلىرىمىزمۇ بار. ھەمدە مۇشۇ ئىككى كۈن يىغىن جەريانىدا ئوخشىمىغان تېمىلاردا نۇرغۇن يىغىنلار ئورۇنلاشتۇرۇلغاندىن سىرت، مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنى ۋە لاگېر شاھىتلىرىنىڭكى گۇۋاھلىق بېرىش يىغىنى ۋە. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭكى دولقۇن ئەيسا رەئىسنىڭكى يېڭى كىتاب، ياپون تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان كىتابنىڭكى مۇشۇ يەردە نەشر قىلىنىش دېگەندەك پائالىيەتلەر ئۆتكۈزۈلىدۇ. بۇ يىغىن ئېچىلىشتىن بۇرۇنلا ياپونىيەنىڭكى مەتبۇئاتلىرىدا بۇ يىغىننىڭ ئېچىلىشىنى بىر خەۋەر قىلغان. بۇ يىغىن ئېچىلىش جەريانىدا ئۇيغۇر داۋاسى بىر ياپونىيەدە بىر قىزىق تېمىغا ئايلىنىدۇ. بۇ يىغىن چوقۇم ياپونىيەدە بىر غۇلغۇلا قوزغايدۇ دەپ ئىشىنىمەن. ياپونىيە ئۇيغۇر جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى ئەخمەت لېتىپ ئەپەندى ياپونىيەدە تۇنجى قېتىم شەرقىي. تۈركىستان توغرىسىدا بۇنداق زور كۆلەمدە خەلقئارالىق يىغىن چاقىرىلىشى مۇھىم سىياسىي ئەھمىيەتكە ئىگە، دەپ كۆرسەتتى. ئەمدى بۇ يىغىننى ياپونىيەدە ئېچىشنىڭكى ئەھمىيىتىگە كەلسەك، ياپونىيە ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن بۇيان مۇشۇ BDT باشلىق خەلقئارالىق سورۇنلاردا ۋەتىنىمىزگە ئەڭ يېقىن جۇغراپىيەدە تۇرۇپ، خىتاينىڭكى ئۇيغۇرلار ئۈستىدىكى ئىرقىي قىرغىنىغا قارشى ئاۋاز چىقىرىپ كېلىۋاتقان خەلقئارا سەھنىلەردە بىردىنبىر دۆلەت، ئەڭ يېقىن جۇغراپىيەدە تۇرۇپ ئىنكاس بىلدۈرۈپ كېلىۋاتقان بىر دۆلەت. يەنە بىرسى، خىتاي بۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى غەربنىڭكى ئويۇنى، سەپسەتىسى، غەربنىڭ ئويدۇرمىسى دېگەن تەشۋىق قىلىۋاتىدۇ نەگە بارسا. بۇنى ياپونىيەدە ئېچىش ئارقىلىق، خىتاينىڭ كۆز ئالدىدا، شەرقتە، ئاسىيادا ئېچىش ئارقىلىق، ياق!

نۇقتىسىدىن بولسۇن ياكى باشقا نۇقتىدىن بولسۇن خىتايغا تاقابىل تۇرۇشتا بۇنىڭ ئەڭ ئالدىنقى سېپى مۇشۇ ياپونىيە بولىدۇ. بۇ نۇقتىدىن ئالغاندىمۇ ياپونىيەدىن ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى مۇشۇنداق بىر دۇنياۋى سادانى چىقىرىش بۇ ناھايىتى مۇھىم تارىخىي ئەھمىيەتكە ئىگە دەپ ئويلايمەن. ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى بەشىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنىدىن ئون يەتتىنچى كۈنىگىچە ياپونىيەنىڭ پايتەختى توكيو شەھىرىدە دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ تۆتىنچى نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيى چاقىرىلغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى ياپونىيە ھۆكۈمىتىگە قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرگەن ئىدى. شۇ قېتىملىق قۇرۇلتاي ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ خەلقئارادا، بولۇپمۇ ياپونىيەدە مۇھىم مەسىلە سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقىشىدا مۇھىم رول ئوينىغانىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

You've been listening to Radio Free Asia.